ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆ ຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ ລາວ
ພັກ National ມີຄວາມພູມໃຈໃນການເປັນຕົວແທນຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນໃນພູມິພາກ ແລະ ຊົນນະບົດຂອງອອສເຕຣເລຍ ແລະ ໄດ້ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 100 ປີ ພັກນີ້ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1920 ແລະ ໄດ້ຜ່ ານການປ່ຽນແປງຊື່ຫຼາຍຄັ້ງ ແລະ ເປັນເວລາຫຼາຍປີທີ່ເອີ້ນຕົນເອງວ່າພັກ National ແຕ່ຕໍ່ມາກໍໄດ້ຖືກປະຕິຮູບໃໝ່ໃນປີ 2006 Peggy Giakoumelos ລາຍງານ National ແມ່ນພັກທີ່ເຊື່ອວ່າອະນາຄົດຂອງພູມິພາກມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ອະນາຄົດຂອງອ ອສເຕຣເລຍ ພັກ National ກ່າວວ່າພັກໄດ້ອຸທິດຕົນເພື່ອເປັນພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງສຳລັບຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ນອກເມືອງ ເພື່ອມອບໂອກາດ ແລະ ຄວາມຈະເລີນໃຫ້ຊາວອອສເຕຣລຽນທຸກພູມິພາກ ພັກ National ຮ່ວມກັບພັກ Liberal ກໍ່ຕັ້ງອັ ນທີ່ເຮົາຮູ້ກັນວ່າເປັນພັກປະສົມ ມັນເປັນຄວາມສຳພັນທີ່ແໜ້ນແກ່ນ ເຖິງແມ່ນວ່າລຳດັບຄວາມສຳຄັນໃນການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງສອງພັກສາມາດສ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງໄດ້ ພັກ Liberal ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຕະຫຼາດເສລີ ໃນຂະນະທີ່ພັກ National ພະຍາຍາມທີ່ຈະປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດຂອງຜູ້ຢູ່ໃນພູມິພາກ ແລະ ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງອອສເຕຣເລຍ ດຣ. Peter Chen ອາຈານສອນອາວຸໂສໃນລັດຖະບານ ແລະ ການພົວພັນສາກົນທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຊິດນີກ່າວວ່າ

ແນ່ນອນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕົກຢູ່ໃນການທ້າທາຍໃນລະດັບໜຶ່ງໃນບໍ່ຫຼາຍປີມານີ້ຈາກພັກ Shooters, Fisher and Farmer Party ແລະ One Nation ພວກເຮົາຍັງໄດ້ເຫັນພັກ Greens ໃນລະດັບລັດທີ່ທ້າທາຍຜູ້ສະໝັກບາງຄົນຂອງພັກ National ແຕ່ຕາມຄວາມຈິ ງແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພັກ National ຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງຕົນໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພັກປະສົມ ແລະ ແນ່ນອນວ່າເຂົາເຈົ້າຍັງຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທີ່ເຂັ້ມແຂງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງເຂົາ ເຈົ້າ ເຊິ່ງຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ພູມິພາກຂອງອອສເຕຣເລຍ ໃນຖານະເປັນພັກການເມືອງທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດອັນດັບ 2 ຂອງອອສເຕຣເລຍ ພັກ National ໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄົບຮອບ 100 ປີ ໃນວັນທີ 22 ມັງກອນ 2020 ເຊັ່ ນດຽວກັບພັກໃຫຍ່ອື່ນໆ ພັກ National ກໍມີບັນຫາເລື່ອງຜູ້ນຳພັກຂອງເຂົາເຈົ້າໃນບໍ່ເທົ່າໃດປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ຜູ້ນຳຄົນປັດຈຸບັນ ທ່ານ Barnaby Joyce ໄດ້ຖືກເລືອກເປັນຜູ້ນຳຄືນໃໝ່ໂດຍເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງພັກ ໃນວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2021 ຫຼັ ງຈາກທີ່ຜ່ານມາໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນລະຫວ່າງປີ 2016 ເຖິງ 2018 ທ່ານ Joyce ໄດ້ລົງຈາກຕຳແໜ່ງໃນປີ 2018 ຫຼັງຈາກການເປີດເຜີຍວ່າການແຕ່ງງານຂອງເພິ່ນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ແລະ ເພິ່ນໄດ້ມີຄວາມສຳພັນກັບອະດີດພະນັ ກງານ ທ່ານ Michael McCormack ກໍໄດ້ກາຍມາເປັນຜູ້ນຳ ກ່ອນທີ່ທ່ານ Joyce ໄດ້ກັບເຂົ້າມາຮັບຕຳແໜ່ງຄືນ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເມືອງ ທ່ານດັອກເຕີ Ian Tregenza ຮອງສາດສະດາຈານໂຮງຮຽນວິທະຍາສາດສັງຄົມຂອງມະຫາວິທະຍາໄ ລ Macquarie ກ່າວວ່າ ຄວາມໜ້າສົນໃຈຂອງທ່ານ Joyce ໃນຖານະຜູ້ນຳແຕກຕ່າງກັນໄປທົ່ວປະເທດ Well it's mixed I think um so ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນປົນກັນ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງການເປັນຜູ້ນຳໃນປີກາຍນີ້ ກໍໄດ້ກັບຄືນມາເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ແນ່ນອນວ່າທ່ານ Joyce ມີຈຸດໜ້າສົນໃຈໃນຫຼາຍພູມິພາກຂອງອົດສະຕຣາລີຍາ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຈຸດໜ້າສົນໃຈນັ້ນບໍ່ຄືກັນໃນໝົດທຸກທ້ອງທີ່ ຍົກຕົວຢ່າງວ່າລາວອາດຈະເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍໃນພາກສ່ວນຕ່າງໆຂ ອງ Queensland ແລະ New South Wales ແຕ່ບໍ່ແມ່ນໃນ Victoria ນັບແຕ່ການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນປີ 2019 ຫຼາຍເຂດພູມິພາກ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດຂອງອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທຳມະຊາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊັ່ນ ໄພນ້ຳຖ້ວມ ໄຟ ໄໝ້ປ່າ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ດຣ Tregenza ກ່າວວ່າ ມັນຈະເປັນເລື່ອງໜ້າສົນໃຈທີ່ຈະເຫັນວ່າ ໄພທຳມະຊາດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້ ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເລືອກຕັ້ງຂອງຜູ້ສະໜັບສະໜູນດັ້ງເດີມຂອງພັກ National I think this is has to do with ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນຈະມີສ່ວນກ່ຽວກັບພັນທະມິດທາງການເມືອງກຳລັງປ່ຽນໄປຢູ່ໃນພູມິພາກ ດັ່ງນັ້ນທ່ານກຳລັງໄດ້ເຫັນຊາວກະສິກອນຫຼາຍຄົນ ແລະ ອີກຫຼາຍຄົນໃນພູມິພາກ ໄດ້ມີຄວາມກັງວົນຫຼາຍ ຂຶ້ນກ່ຽວກັບບັນຫາດິນຟ້າອາກາດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ໂດຍການປ່ຽນແປງໃນການເຮັດຟາມ ແລະ ສິ່ງຕ່າງໆ ແລະ ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ແນ່ນອນວ່າພັ ກ National ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເພິ່ງຊາວກະສິກອນໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ ຢ່າງທີ່ພວກເຂົາເຄີຍເຮັດມາ ເພາະວ່າການເຮັດຟາມກຳລັງຈະມີການປ່ຽນແປງ ສະນັ້ນບັນຫາດິນຟ້າອາກາດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນໃນຫຼາຍຂົງເຂ ດພູມິພາກ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍ Peggy Giakoumelos ຂ່າວ SBS News ຜະລິດໂດຍ ສັກ ພູມິຣັດ ວິທະຍຸ SBS ພາກພາສາລາວ ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook